ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວວ່າ We're going to be able to connect every person in America.
ພວກເຮົາຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນໃນອາເມລິກາເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ມີອິນເຕີເນັດໄດ້ ເມື່ອໝໍ່ໆມານີ້ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ທຶນຫຼາຍກວ່າ 40 ຕື້ໂດລາ ເພື່ອໃຫ້ຮັບປ ະກັນວ່າທຸກຄົນໃນອາເມລິກາມີຊ່ອງທາງເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດ ຄວາມໄວສູງທີ່ໄວ້ວາງໃຈໄດ້ພາຍໃນປີ 2030 ປະທານາທິບໍດີ ໄບເດັນ ກ່າວດັ່ງນີ້ It's the biggest investment in high speed internet ever because for today's economy to work for everyone ມັນເປັນການລົງທຶນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃ ນອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ທັງນີ້ກໍເພາະວ່າເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດໃນທຸກມື້ນີ້ນຳປະໂຫຍດມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ ການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຄືກັນກັບໄຟຟ້າ ຫຼື ນ້ຳ ຫຼື ການບໍລິການພື້ນຖານດ້ານອື່ນໆ ໂຄງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີລາຄາຍ່ອມເຍົາ ຫຼື ACP ໄດ້ເປີດຕົວໃນປີ 2021 ຊຶ່ງເອົາເງິນໃຫ້ຄອບຄົວທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອສູງເຖິງ 30 ໂດລາຕໍ່ເດືອນ ຫຼື ສູງເຖິງ 75 ໂດລາຕໍ່ເດືອນ ໃ ນເຂດພື້ນທີ່ຂອງຊົນເຜົ່າທີ່ມີເງື່ອນໄຂເໝາະສົມ ເພື່ອຊົດ ເຊີຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອິນເຕີເນັດ ໂຄງການນີ້ຍັງສະໜອງເງິນໃຫ້ເປັນສ່ວນຫຼຸດຄັ້ງດຽວ ສຳລັບຊື້ແລັບທັອບ ຄອມພິວເຕີຕັ້ງໂຕະ ຫຼື ແທັບເລັດ ຫຼາຍເຖິງ 100 ໂດລາ ຄະນະລັດຖະບານກຳລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຫຼາຍກວ່າ 300 ອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງຕົນໄດ້ ທ່ານນາງ ຄິມ ຄີແນນ ເປັນຫົວໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ດ້ານນະໂຍບາຍຂອ ງສະຖາບັນຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານດິຈິຕອລ ຊຶ່ງເປັນອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ທີ່ຊ່ວຍເຜີຍແຜ່ຂ່າວທີ່ວ່ານີ້ ທ່ານນາງໄດ້ໂອ້ລົມກັບ ວີໂອເອ ຜ່ານທາງ Skype ວ່າ our goal is to make sure that people understand this policy understand ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ ອເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈນະໂຍບາຍນີ້ ເຂົ້າໃຈວ່າມັນສາມາດໃຊ້ການໄດ້ ການທີ່ໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ມີໂອກາດທີ່ຈະບໍ່ຕ້ອງຕັດສິນໃຈວ່າຈະເລືອກເອົາອາຫານ ຫຼື ອິນເຕີເນັດດີນັ້ນ ແມ່ນເປັນເລື່ ອງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍທີ່ສຸດ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຍັງມີຄວາມກັງວົນວ່າ ACP ອາດຈະບໍ່ມີເງິນໃຫ້ໃນປີໜ້ານີ້ ທ່ານນາງ ຄີແນນ ຈາກສະຖາບັນຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານດິຈິຕອລ ກ່າວຜ່ານທາງ Skype ອີກວ່າ And rather than let that happen, we need to make sure we tell everyone ແລະ ແທນທີ່ຈະປ່ອຍໃຫ້ສິ່ງນັ້ນເກີດຂຶ້ນ ພວກເຮົາຕ້ອງພາກັນເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ບອກທຸກຄົນ ຢູ່ທຸກຫົນທຸກແຫ່ງ ແລະ ໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນຜູ້ແທນຂອງພວກເຮົາ ໃນການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການແ ຕ່ລະຄັ້ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່ານີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ຕ້ອງກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ແລະ ທ່ານນາງ ແຮຣິສ ກ່າວວ່າ ການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ ບໍ່ແມ່ນການເຮັດຟຸມເຟືອຍ ຫຼື ຄວາມຫຼູຫຼາອີກຕໍ່ໄປແ ລ້ວ ມັນມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບພົນລະເມືອງ ເພື່ອຈະສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນສັງຄົມປັດຈຸບັນນີ້ໄດ້ ບົວສະຫວັນ VOA